ທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນໜ້າທີ່ອັນໜັກໜ່ວງໃນການເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໜ້າທີ່ທີ່ໜັກໜ່ວງຫຼາຍ ດັ່ງທີ່ເຫັນ ຖ້າຫາກວ່າມັນມີໂອກາດຂຶ້ນ ທີ່ມັນຈະບໍ່ມີ ແນ່ນອນ ມັນຈະເປັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຈະລອງເບິ່ງ ແຕ່ມັນຈະບໍ່ມີ ຂຶ້ນ ວ່າຊັ້ນ Boris Johnson ຕອບດັ່ງນີ້ຂຶ້ນໃນຂ່າວປີ 2013 ທີ່ທ່ານຢັ້ງຢືນໃຫ້ BBC ຊາບເຖິງຄວາມປາດຖະໜາຂອງທ່ານທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ທ່ານ Johnson ເກີດໃນວັນທີ 19 ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 1964 ຈາກພໍ່ແມ່ຄົນອັງກິດ ທ່ານຖືກ baptize ເປັນຊື່ Alexander Boris de Pfeffel Johnson ທ່ານໃນເມື່ອອາຍຸໜຸ່ມນ້ອຍຢູ່ ໄດ້ຮັບການສຶກສາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ອັນດີເລີດຂອງປະເທດອັງກິດ ທີ່ Elton ທ່ານພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ David Cameron ແລະ ທ່ານໄປເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ University of Oxford ເພື່ອຮ່ຳຮຽນສິ່ງໜຶ່ ງທີ່ຮຽກວ່າ Classic ຫຼືວ່າ Classical Study ອັນແມ່ນການຮຽນບູຮານນະການອັນເກົ່າແກ່ ທີ່ຮຽນຮູ້ຍຸກສະໄໝ Greek Roman ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານພາສາ ແລະ ກໍສຶກສາປັດຊະຍາ Philosophy ພົງສາວະດານ ແລະ ບູຮານຄະດີ Archaeology ດ້ວຍ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍເປັນ ສະມາຊິກຂອງ Bullingdon Club ທີ່ເປັນຄລັບສຳລັບຜູ້ຊາຍລ້ວນໆ ສຳລັບຄົນທີ່ຮັ່ງມີ ແລະ ຮຽນຈົບ ໃນປີ 2008 ລາຍການ Who Do You Think You Are ຄືລາຍການ ເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າແມ່ນໃຜ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ Boris Johnson ເປັນຍາດຕິພີ່ນ້ອງທາງໄກຂອງພະ ລາຊິນີຂອງປະເທດອັງກິດ ຄື Queen Elizabeth II ກ່ອນການກ້າວເຂົ້າສູ່ການເມືອງ ທ່ານ Johnson ເຄີຍເປັນນັກຂ່າວ ນັກຂຽນຂ່າວ ຄື columnist ທີ່ຖືກເຕະອອກຈາກໜັງສືພິມ The Times ຍ້ອນທີ່ທ່ານວາດແຕ່ງຄຳເວົ້າ ທີ່ນຳມາອອກເປັນຄຳເວົ້າທີ່ບົ່ ງເອົາ ແລະ ນັກຂ່າວເປັນນັກຂ່າວ correspondent ຂອງ The Daily Telegraph ຢູ່ທີ່ Brussels ທ່ານເຍາະເຍີ້ຍສະຫະພັນຢູໂຣບ ແລະ ສ້າງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນຂຶ້ນໃນເລື່ອງລາວທີ່ທ່ານຂີດຂຽນ ໃນການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ແທນລາຊະດອນອັງກິດຄັ້ງແ ລກໆ ທ່ານ Boris Johnson ປະລາໄຊໃນຮວດປີ 1997 ແຕ່ສຳເລັດມີໄຊຂຶ້ນເມື່ອສະໝັກເປັນຜູ້ແທນລາຊະດອນສຳລັບເຂດ Henley Henley ຢູ່ທີ່ Oxfordshire ຂອງປະເທດອັງກິດ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານຫຼົ່ນຕົກໄປຍ້ອນການມີຊູ້ມີສາວ ທ່ານກັບກາຍມາມີຄວາມ ສຳຄັນໃໝ່ໃນປີ 2005 ຈາກການຊົດຊ່ວຍໂດຍນັກຍຸດທະສາດການເລືອກຕັ້ງໃນປະເທດອົດສະຕາເລຍ ຄືທ່ານ Lynton Crosby ທ່ານ Boris Johnson ຖືກເລືອກຕັ້ງເປັນເຈົ້າກຳແພງນະຄອນລອນດອນໃນປີ 2008 ທ່ານນຳພາເຮັດໃຫ້ລອນດອ ນມີຄວາມສຳເລັດເປັນບ່ອນແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ ປີ 2012 ແລະ ທ່ານກໍເປັນຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີແຜນການລົດຖີບອັນໜຶ່ງ ຄື ໄບເຊ Boris ໄບ ຂຶ້ນ ໃນປີ 2016 ທ່ານພະຍາຍາມເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ເມື່ອທ່ານ David Cameron ລາອອ ກຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອັງກິດ ຍ້ອນການເມືອງກ່ຽວກັບ Brexit Brexit ແມ່ນການທີ່ປະເທດອັງກິດຖອນໂຕອອກຈາກສະຫະພັນຢູໂຣບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Theresa May ບົ່ງຊີ້ເອົາທ່ານ Boris Johnson ເປັນເລຂາທິການວ່າ ການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດອັງກິດ ຄືລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດອັງກິດ ແຕ່ທ່ານລາອອກຕຳແໜ່ງນີ້ໃນປີ 2018 ໂດຍອ້າງວ່າ

ຍ້ອນການຜິດພາດໂດຍຄວາມບໍ່ຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈຂອງທ່ານເອງ ດັ່ງໄປຄາຢູ່ໃນເສັ້ນທາງດ່ວນໃນເຫດການໃນກຸງລອນດອນອັນໜຶ່ງໃນຂ່າວປີ 2012 ແລະ ອີກອັນໜຶ່ງທີ່ດັງຂຶ້ນແມ່ນທ່ານປະທະກັນກັບເດັກຊາຍອາຍຸ 10 ປີໃນຂ່າວປີ 2015 ໂດຍໃຊ້ວິທີການສະກັດກັນໃນດ້ານເຕະບານຣັກບີ ແຕ່ອັນທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2017 ໃນຂ່າວທີ່ທ່ານເປັນເລຂາທິການຕ່າງປະເທດອັງກິດ ທ່ານເວົ້າວ່າ ຜູ້ຍິງອັງກິດທີ່ຖືກຈັບໄ ວ້ໃນປະເທດອີຣານເປັນຜູ້ຝຶກຫັດນັກຂ່າວ ນັກຂ່າວໃນຂົງເຂດອີຣານ ການເວົ້າວ່າຂອງທ່ານນີ້ເຮັດໃຫ້ຍານາງ Nazanin Zaghari Ratcliffe ຖືກບັງຄັບຂຶ້ນສານອີຣານ ແລ້ວຖືກບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ

ທີ່ຜູ້ຍິງຄົນມູສລິມໃສ່ ແລະ ໃນປີ 2019 ທ່ານດ່າວ່າເດັກທີ່ລອດໄພການລ່ວງລ້ຳ ໂດຍອ້າງວ່າພວກເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ເງິນຄຳຂອງລັດຖະບານອັງກິດໄປສືບສວນເປັນປະຫວັດການ ເປັນການສິ້ນເປືອງເງິນຄຳ ແຕ່ໃນແງ່ ນີ້ ທ່ານໃຊ້ສັບປະໂຫຍກດ້ານເພດເພື່ອຊີ້ແຈງອະທິບາຍຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ໃນຄັ້ງໜຶ່ງກໍຊີ້ແຈງວ່າ ທະວີບອາຟຣິກາເປັນປະເທດອາຟຣິກາ ໃຫ້ຊາບວ່າທະວີບມັນໃຫຍ່ກວ່າປະເທດ ແມ່ນບໍ່ທ່ ານເອີຍ ທ່ານກໍເຮັດໃຫ້ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງປະເທດປາປົວນິວກີນີ ໃນກຸງລອນດອນ ບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈນຳ ເມື່ອທ່ານທຽບເທົ່າພັກເລເບີອັງກິດ ໃສ່ການກິນຄົນ ແລະ ຂ້າຄົນໃນປະເທດປາປົວນິວກີນີ ໃນປີ 2016 ທ່ ານຊະນະການແຂ່ງຂັນກາບກອນຫ້າແຖວ Five Line Poem ທີ່ເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດຕວກກີພົວພັນນຳ ໃນຊື່ Oats and a Goat ທ່ານທຽບເທົ່າການແຂ່ງຂັນເຕະບານ World Cup ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດຣັດເຊຍ ແມ່ນດັ່ງການແຂ່ ງຂັນໂອລິມປິກທີ່ກຸງເບີລິນ ໃນຄາວປີ 1936 ທີ່ນາຊີເປັນຜູ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນຫວ່າງບໍ່ຫຼາຍປີຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ທ່ານຖືກຕິຕຽນຍ້ອນທ່ານກ່າວຫາວ່າ ໂລກມຸດສະລິມຍັງຢູ່ໃນຍຸກສະໄໝຫຼາຍປີກ່ອນນີ້

ແລະ ກ່ຽວກັບວັນຊາດອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນວ່າໃນວັນຊາດອົດສະຕຣາລີຂອງຄາວປີ 2014 ບໍຣິສ ຈອນສັນ ຖືກຮັບຮູ້ເປັນຄົນດີຄົນເດັ່ນຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໃນທ່ານໄດ້ຊົດຊ່ວຍຄົນອົດສະຕຣາລີໃນກຸງລອນດອ ນ ແລະ ທ່ານຖືກບັນທຶກໄວ້ວ່າ ທ່ານເວົ້າວ່າຢາກເອົາລະບົບວີຊາຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີທີ່ໃຫ້ຄະແນນ ໄປໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມການເຂົ້າເມືອງອັງກິດ ພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດອັງກິດອອກຈາກສະຫະພັນຢູໂຣບແ ລ້ວ

ຕໍ່ແຕ່ທ່ານເປັນເຈົ້າກຳແພງນະຄອນລອນດອນມາ ທ່ານສະເໜີໃຫ້ຄົນອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອັງກິດໄປມາຫາສູ່ກັນໂດຍມີອິດສະຫຼະພາບໄດ້ ແນວຄິດນີ້ຖືກປະເທດອົດສະຕຣາລີຫ່ວງໃຍນຳ ກ່ຽວກັບທີ່ຈະມີຄົນອັ ງກິດມາກມາຍຈະມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແນວຄິດຂອງທ່ານ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ທີ່ຢາກມີຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ດີກັນໃນດ້ານການຄ້າເສລີ ແລະ ເອົາກອງທັບເຮືອຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ການາດາ ນິວຊີແລນ ແລະ ອັງກິດ ເຂົ້າກັນເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ ເພື່ອສ້າງກຳລັງອິນໂດປາຊີຟິກຂຶ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມອົບອຸ່ນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຈັ່ງໃດກະຢ່າ ທ່ານ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ຖືກຄັດເລືອກຢ່າງຂາດລອຍແທ້ໆ ຂຶ້ນເປັ ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງປະເທດອັງກິດແລ້ວ ທີ່ທ່ານມີວຽກມີງານມະຫາສານມາກມາຍຫຼາຍແທ້ໆ ທີ່ຈະເຮັດທີ່ຈະກະທຳຢູ່